ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະນາມການຊ້ອມລົບທີ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຂອງຈີນຢູ່ອ້ອມໄຕ້ຫວັນ ວ່າເປັນການທ້າທາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊ ອບ ການຝຶກຊ້ອມຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ວັນທີ 4 ແລ້ວ ໂດຍທີ່ໄຕ້ຫວັນໄດ້ກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າຝຶກຊ້ອມເພື່ອທຳການໂຈມຕີໂດຍສະເພາະ ແລະ ອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງຖືກດຶງເຂົ້າສູ່ຂໍ້ພິພາດນັ້ນ ໂດຍທີ່ສະຖານ ທູດຈີນໃນນະຄອນແຄນເບີຣາ ໄດ້ໂຈມຕີລັດຖະບານທີ່ວິພາກວິຈານການໃຊ້ຂີປະນາວຸດຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃກ້ໄຕ້ຫວັນ Claudia Farhart ແລະ Claire Slattery ລາຍງານ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງໄຕ້ຫວັນ ຈີນພວມທຳການຝຶກຊ້ອມດ້ວຍອາວຸ ດຈິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໂຄສົກຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜ່ອນ ເບົາລົງ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກໍລະມັດລະວັງທີ່ບໍ່ອອກຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງໂຄສົກຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາຕະຫຼອດອາທິດ ແຕ່ໃນວັນສຸກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ ເທດ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງຈີນ ນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການກ່າວວ່າ ກິດຈະກຳທາງທະຫານບໍ່ສົມຄວນ ແລະ ສ້າງຄ ວາມສັ່ນຄອນ ຕອນນີ້ສະຖານທູດຈີນປະຈຳອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ປະນາມການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ໂດຍກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນັ້ນວ່າ
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ສຳລັບການກ່າວຫາຕໍ່ການກະທຳທີ່ຊອບທຳຂອງຈີນເພື່ອປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງລັດ ອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ຄວນເຂົ້າຂ້າງ ແລະ ຕັດສິນຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ພວກເຮົາຫ ວັງວ່າຝ່າຍອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ສ້າງບັນຫາ ແລະ ຄວາມປັ່ນປ່ວນໃໝ່ໃນສາຍພົວພັນຈີນ-ອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ລັດຖະບານກໍຍັງຢືນຢັດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານ ທ່ານ Chris Bowen ໄດ້ບອກກັບ Channel 9 ວ່າ ອົ ດສະເຕຣເລຍມີສິດທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ ການກະທຳໂດຍຈີນແມ່ນບໍ່ສົມສ່ວນ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມສັ່ນຄອນ ມັນໂພດເກີນໄປ ແລະ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ Albanese ພວກເຮົາຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວ ກເຮົາເຊື່ອ ເຮົາຈະເອີ້ນຕາມທີ່ເຮົາເຫັນ ແລະ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງສະຫງົບ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແຕ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນພູມິພາກ ແລະ ພວກເຮົາຈະອອກຖະແຫຼງການ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດອື່ນໆຈະບໍ່ເຫັນດີກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕາມ ເຮົາຈະອອກຖະແຫຼງການ ເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ທ່ານ David Littleproud ຂອງ Nationals ກໍໄດ້ບອກກັບ Channel Nine ວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງໃຊ້ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ພວກເຂົາກຳລັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃນລັດຖະບານ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ Penny Wong ກຳລັງເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອ ພະຍາຍາມທີ່ຈະມີສະຕິບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາແຮງເກີນໄປ ແຕ່ມັນກໍສົມມາສົມຄວນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເພນນີ ວອງ ໄດ້ເ ຮັດຢ່າງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ຊາວຍີ່ປຸ່ນ
ທ່ານ Clive Hamilton ຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງຈີນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Charles Sturt ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍຕ້ອງກຽມພ້ອມສຳລັບການຍົກລະດັບຕື່ມອີກ I think the possibility of some kind of military ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດທາງທ ະຫານບາງຢ່າງຂອງຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນຈະເປັນປັດໄຈໃນການຄຳນວນທາງຍຸດທະສາດ ເຮົາບໍ່ສາມາດຄາດເດົາປັກກິ່ງໄດ້ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ສີ ຈິ້ນຜິງ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຍຶດຄືນການຄວບຄຸມ ບຸກ ລຸກ ແລະ ຍຶດຄອງໄຕ້ຫວັນ ສະນັ້ນ ອອສເຕຣເລຍຕ້ອງກຽມພ້ອມສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຈຳກັດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນ ທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການທົບທວນກຳລັງປ້ອງກັນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມອບໝາຍໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຜົນການທົບທວນຍັງບໍ່ຮອດກຳນົດຈົນກວ່າເດືອນມີນາໜ້າ ແຕ່ຝ່າຍຄ້ານກ່າ ວວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ທ່ານ Andrew Hastie ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ບອກກັບ ABC ວ່າ ລັດຖະບານຄວນພັດທະນາໂຄງການຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ ແລະ ເລັ່ງການ ສົ່ງມອບກຳປັ່ນລົບນິວເຄຼຍໃຫ້ໄວຂຶ້ນ If there was a conflict around Taiwan ຖ້າມີການຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ໃນອ້ອມໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຢູ່ໃນເຂດຮອບນອກ ພວກເຮົາກໍຈະມີບັນຫາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຂອງເຮົາ ນັ້ນແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການເປັນຜູ້ນຳໃນການເມືອງເປັນພິເສດ ການເປັນຜູ້ນຳທາງການທູດ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຄິ ດໃນຂະນະທີ່ການທົບທວນທີ່ກຳລັງເປັນໄປ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານ Xiao Qian ມີກຳນົດຈະກ່າວປາໄສຕໍ່ສະໂມສອນນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດໃນວັນພຸດນີ້